فاتىمە مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم ئۇنىڭ ئۇنىڭغا ئاللانىڭ سالامى بولسۇن ۋە خەدىجىنىڭ بەشىنچى قىزى بولۇپ ئۇ سۆيۈملۈك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەككە ئەتراپىدىكى تاغلاردا يالغۇز ئىستىقامەت قىلىپ مەۋجۇداتلارنىڭ يارىتىلىشىدىكى بۈيۈك مۆجىزىلەر ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىۋاتقان پىكىر يۈرگۈزۈۋاتقان مەزگىللەردە دۇنياغا كەلدى بۇ ئۇنىڭ چوڭ ھەدىسى زەينەپنىڭ ئۇنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئەبۇل ئاس ئىبنى رەبىئەگە ياتلىق بولغان ۋاقتى ئىدى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ ئىككى ھەدىسى رۇقەييە ۋە ئۇممۇ كۇلسۇم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغۇللىرىغا ياتلىق بولدى ئەبۇ لەھەب ۋە ئۇممۇ جەمىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ۋاقىتلاردىلا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا قاتتىق دۈشمەنلىك قىلغانلار ئىدى كىچىك فاتىمە ھەدىلىرىنىڭ ياتلىق بولۇپ بىر بىرلەپ ئۆيدىن ئايرىلغانلىقىنى كۆردى ئۇ ناھايىتى كىچىك بولغاچقا توي دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى ۋە ھەدىلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۆيدىن چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ سەۋەبىنىمۇ ئۇقمايتتى ئۇ ھەدىلىرىنى ناھايىتى ياخشى كۆرگەچكە ئۇلار ئۆيدىن ئايرىلغىنىدا ناھايىتى غېرىبلىق ھېس قىلدى ۋە تولىمۇ بىئارام بولدى ئېيتىشلارغا قارىغاندا ئۇ شۇنىڭدىن تارتىپ جىمغۇر ۋە كەمسۆز بولۇپ قالغانىدى ئەلۋەتتە ھەدىلىرى توي قىلىپ كەتكەن بولسىمۇ ئۇ ئاتا ئانىسىنىڭ ئۆيىدە يالغۇز قالمىغانىدى

ئۇ چوڭقۇر تەسەللىگە ئېرىشتى ئۇنىڭدىن ئىككى ياش چوڭ بولغان ئەلى بالىلىق ۋاقتىدا ئۆلۈپ كەتكەن ئۆز ئاكىسى قاسىمنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭغا ئاكا ۋە دوست بولدى ئۇنىڭ ئىنىسى تايىب ۋە تاھىر دەپ لەقەملەنگەن ئابدۇللاھمۇ بالىلىق دەۋرىدە ئۆلۈپ كەتكەنىدى شۇنداق بولسىمۇ فاتىمە ئۆز ئۆيىدە ئۆزىنىڭ ھەدىلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن غەمسىز ۋە خۇشال خورام تۇرمۇشتىن بەھرىمەن بولالمىدى ئۇ ئۆزىنىڭ يېشىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا تولىمۇ چېچەن بالا بولغان ئىدى ئۇ بەش ياشقا كىرگەن ۋاقتىدا دادىسىنىڭ ئاللانىڭ ئەلچىسى رەسۇلۇللا بولغانلىقىنى ئاڭلىدى رەسۇلۇللانىڭ دەسلەپكى ۋەزىپىسى ئىسلامنىڭ خۇش خەۋىرىنى ئۆزىنىڭ ئائىلىسى ۋە يېقىن تۇغقانلىرىغا يەتكۈزۈش

ئۇ رەسۇلىللا مەككىنىڭ تار كوچىلىرىدا كېتىۋاتقىنىدا كەبىنى زىيارەت قىلغىنىدا ئىسلامغا قوبۇل بولغان دەسلەپكى مۇسۇلمانلارنىڭ مەخپىي يىغىلىشلىرىغا قاتناشقىنىدا ۋە ئۇلار پەيغەمبەرگە بەيئەت قىلغىنىدا دائىم ئۇنىڭغا ھەمراھ بولاتتى بىر كۈنى ئۇ دادىسىغا ھەمراھ بولۇپ مەسجىدى ھەرامغا باردى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كەبىگە قارىشىپ تۇرىدىغان ھىجر دەپ ئاتىلىدىغان يەردە تۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا باشلىدى فاتىمە ئۇنىڭ يېنىدا تۇردى ئۇ چاغدا ئۇ ئون ياشقىمۇ كىرمىگەن ئىدى رەسۇلىللاھقا دۈشمەنلىك قىلىشتا چەكتىن ئاشقان بىر توپ قۇرەيش يىغىلدى ئۇلارنىڭ ئىچىدە رەسۇلىللانىڭ تاغىسى ئەبۇ جەھىل ئىبنى ھىشام ئوقبە ئىبنى ئەبۇ مۇئەيت ئۇمەييە ئىبنى خەلەف ۋە رابىئەنىڭ ئوغۇللىرى شەيبە بىلەن ئۆتبە قاتارلىقلار بار ئىدى ئۇلار زەھەرخەندىلىك بىلەن رەسۇلىللانىڭ يېنىغا كېلىشتى ئەبۇ جەھىل ئۇلاردىن قايسىڭلار تۆگىنىڭ قېرىنىنى ئېلىپ كېلىپ مۇھەممەدنىڭ ئۈستىگە تاشلىيالايسىلەر دەپ سورىدى ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ قەبىھراقى بولغان ئوقبە ئىبنى ئەبۇ مۇئەيت قىزغىنلىق بىلەن شۇنداق قىلىشقا ماڭدى ئۇ قېرىنىنى ئېلىپ كېلىپ

دادىسىنىڭ مۇشۇنداق مەسخىرىلىك مۇئامىلىگە ۋە خورلۇققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆرگەن فاتىمەنىڭ شۇ چاغدىكى ھېسسىياتىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ تېخى ئون ياشقىمۇ كىرمىگەن قىز نېمىمۇ قىلالىسۇن ئۇ دادىسىنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۈستىدىكى قېرىنىنى ئېلىپ تاشلىۋەتتى ئاندىن بۇ بىر توپ قۇرەيش قارا نىيەتچىسىنىڭ ئالدىدا غەزەپ بىلەن تۇرۇپ ئۇلارغا غەزەپلىك تىل ئاھانەتنى ياغدۇرۇۋەتتى

ئەبۇ بەكرى ئېتىلىپ كېلىپ دەرھال رەسۇلىللانى ئاجرىتىۋالدى ئاندىن رەببىم ئاللا دېگەن كىشىنى ئۆلتۈرەمسىلەر دېدى ئۇلار ئەبۇ بەكرىگە تاشلىنىپ تاكى ئۇنىڭ يۈز كۆزلىرىدىن قانلار سىرغىپ چۈشكۈچ ئۇرۇشتى kichik fotima dadisiga va dastlabki musulmonlarga qilingan bu rahmsiz qabih qarshiliklar va dushmanliklarni ko'rib turdi u ياۋاشلىق بىلەن بىر چەتكە چىقىپ تۇرمىدى بەلكى دادىسى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى قوغداش يولىدىكى كۆرەشلەرگە ئاكتىپ قاتناشتى ئۇ گەرچە كىچىك بىر قىز بولسىمۇ ئەمما شۇ ياشتىكى بالىلاردا نورمال بولىدىغان غەمسىز شوخ بالىلارچە ئويۇن كۈلكە ۋە تاماشىلاردىن خالىي ئىدى ئەنە شۇنداق ئازابلىق كەچۈرمىشلەرنى كۆردى ۋە باشتىن كەچۈرەيلى. ئەلۋەتتە، بۇنداق ئىشلاردا فاتىمە يالغۇز ئەمەس ئىدى. رەسۇللانىڭ پۈتۈن ئائىلىسى قۇرەيشنىڭ ۋەھشىي زوراۋانلىقلىرىغا، مەسخىرىلىرىگە ئۇچرىدى. ئۇنىڭ ئىككى ھەدىسى رۇقەييە ۋە ئۆممە كۈلسۈممۇ بۇنىڭ سىرتىدا ئەمەس ئىدى. ular bu chog'da payg'ambar alayhissalomga bo'lgan o'chmanlik va suiqasdning uvisi bo'lgan abu lahab ۋە ئۇممە جەمىلنىڭ ئۆيىدە تۇراتتى ئۇلارنىڭ ئەرلىرى ئەبۇ لەھەب ۋە ئۇممە جەمىلنىڭ ئوغۇللىرى ئۆتبە ۋە ئۆتەيبە ئىدى ئۇممە جەمىل رەھىمسىز ناھايىتى پاسكىنا سۆزلەرنى قىلىدىغان ئېغىزى بۇزۇق شەپقەتسىز ئايال بولغاچقا خەدىجە باشتىلا ئۆز قىزلىرىنى ئۇممە جەمىلنىڭ ئوغۇللىرىغا ياتلىق قىلىپ بېرىشكە رازى بولمىغان ئىدى چۈنكى رۇقەييە ۋە ئۈممى كۇلسۇمغا نىسبەتەن دادىسىغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىپلا قالماي بەلكى ئۇرۇش قوزغايدىغان بۇنداق ۋەھشىي دۈشمەنلىككە تولغان ئائىلىدە ياشىشى ھەقىقەتەن بىر ئازابلىق ئىش ئىدى مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈش ئۈچۈن ئۆتبە ۋە ئۆتەيبە ئۆز ئاتا ئانىسىنىڭ مەجبۇرلىشى بىلەن ئاياللىرىنى قويۇۋەتتى بۇ پەيغەمبەرلەر پەيغەمبەرنى باشقىلار بىلەن ئالاقىلىشىشتىن يېتىم قالدۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان بىر ئىش ئىدى ئەمەلىيەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆيىگە خۇشال خۇرام قايتىپ كەلگەن قىزلىرىنى قىزغىن قارشى ئالدى شۈبھىسىزكى فاتىمە ھەدىلىرى بىلەن بىرگە بولغانلىقىدىن ناھايىتى خۇشال بولۇپ كەتتى ئۇلار چوڭ ھەدىسى زەينەپنىڭمۇ ئېرىدىن ئاجرىشىپ قايتىپ كېلىشنى ئارزۇ قىلىشتى ئەمەلىيەتتە قۇرەيشمۇ ئەبۇل ئاسقا بېسىم ئىشلىتىپ ئايالىنى قويۇۋېتىشكە زورلىدى ئەمما ئۇ رەت قىلدى قۇرەيش چوڭلىرى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ ئەگەر ئۇ زەينەپنى قويۇۋەتسە ئۇنىڭغا ئەڭ باي ۋە ئەڭ گۈزەل ئاياللارنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ بېرىشكە ۋەدە قىلىشنى ۋەدە قىلىمىز دېيىشتى ئەمما ئۇ مەن ئايالىمنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمەن گەرچە مەن ئىسلام دىنىغا كىرمىگەن بولساممۇ ئۇنىڭ دادىسىغا نىسبەتەن يۈكسەك ھۆرمىتىم بار دەپ جاۋاب بەردى رۇقىيە ۋە ئۈممى كۈلسۈم ئىككىلىسى سۆيۈملۈك ئاتا ئانىسى بىلەن بىللە بولغانلىقىغا ۋە ئۈممى جەمىلنىڭ ئۆيىدىكى چىدىغۇسىز روھىي بېسىملاردىن قۇتۇلال قۇتۇلغانلىقىغا بەكمۇ خۇشال بولدى ئۇزۇن ئۆتمەي رۇقىيە ئىسلامنى دەسلەپ قوبۇل قىلغانلاردىن بولغان ياش ۋە تارتىنچاق ئوسمان ئىبنى ئەففانغا ياتلىق بولدى ئۇلار بىرلىكتە پاناھلىق ئىزدەپ ھىجرەت قىلغان دەسلەپكى مۇھاجىرلار بىلەن ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلىپ ئۇ يەردە ئۇزۇن يىل تۇردى فاتىمە ئانىسى ۋاپات بولۇپ كەتكەندىن كېيىن ھەدىسى رۇقەييەنى كۆرەلمىدى دەسلەپكى مۇسۇلمانلار ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۇنىڭ ئائىلىسىگە ۋە قالغان ساھابىلەرگە قىلىنغان زىيانكەشلىك تېخىمۇ كۈچەيىپ كەتتى پەيغەمبەرلىكىنىڭ يەتتىنچى يىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسى ئۆيدىن چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر قىلىندى ۋە مەككىگە پەقەت بىر چىغىر يول بىلەنلا بارغىلى بولىدىغان ھەممە تەرىپى تاغلار بىلەن ئورالغان بىر تار جىلغىدا پاناھلىنىپ تۇرۇشتى بۇ تار جىلغىدا مۇھەممەد ساللاللوھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بەنى ھاشىم جەمەتى ۋە مۇتەللىپ جەمەتى يېمەك ئىچمەكتىن چەكلىنىپ قامال قىلىندى جەمەتنىڭ ئەڭ كىچىك ئەزاسى ئون ئىككى ياشلىق فاتىمەمۇ ئايلار داۋاملاشقان قىيىنچىلىق ۋە ئازابلىق تۇرمۇشنى بېشىدىن كەچۈردى ئاچ قالغان بالىلار ۋە ئاياللارنىڭ ئېچىنىشلىق ئىڭراشلىرى مەككىگە ئاڭلىنىپ تۇردى قۇرەيش مۇسۇلمانلىرى مۇسۇلمانلارنى يېمەك ئىچمەكتىن ۋە باشقىلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن چەكلىدى مۇسۇلمانلارنىڭ قىيىنچىلىقى پەقەت ھەج مەۋسۇمىدىلا ئاندىن ئازراق يەڭگىللىدى بۇ قامال ئۈچ يىل داۋاملاشتى قامال بىكار قىلىنغىنىدا رەسۇلۇللاھ تېخىمۇ ئېغىر بولغان سىقىلىشلار ۋە قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلدى رەسۇلۇللاھنىڭ سادىق ۋە ئامراق ئايالى خەدىجە ئۇزۇن ئۆتمەي ۋاپات بولدى ئۇنىڭ ۋاپاتى بىلەن رەسۇلۇللاھ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسى جاپالىق كۈنلەرنى ھەمدەمدە بولىدىغان قوغدىغۇچىسى ۋە ھامىيسى كۈچلۈك ئارقا تىرىكىدىن ئايرىلىپ قالدى ھۆرمەتلىك خەدىجە ۋە ئەبۇ تالىپ ۋاپات بولغان بۇ يىل قايغۇلۇق يىل دەپ ئاتالدى ھازىر ياش قىز بولۇپ قالغان فاتىمە ئانىسىنىڭ ۋاپاتىغا قاتتىق قايغۇرۇپ ۋە ئېچىنىپ كۆپ يىغلىدى ئۇ بىر مەزگىل قاتتىق ئىچ ئاغرىقى تارتقاچقا سالامەتلىكى ناچارلىشىپ كەتتى ھەتتا ئائىلىسىدىكىلەرنى ئىچ ئاغرىقىدىن ئۆلۈپ كېتەرمۇ دېگەن ئەندىشىگە سېلىپ قويدى گەرچە ھەدىسى ئۇممۇ كۈلسۈم شۇ ئۆيدە تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ فاتىمە ئانىسىنىڭ ۋاپاتى بىلەن ھەدىسىنىڭ ئائىلىدىكى مەسئۇلىيىتى ۋە يۈكى بارغانسېرى ئېغىرلاپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئوبدان چۈشىنەتتى شۇڭلاشقا دادىسىنى تېخىمۇ قوللىشى زۆرۈرلۈكىنى ھېس قىلدى سەمىمىي مۇھەببەت بىلەن دادىسىنىڭ ھاجىتىدىن چىقىشقا ئۆزىنى ئاتىدى ئۇ دادىسىغا شۇنداق كۆڭۈل بۆلۈپ كەتكەچكە ئۆممە ئەبۇھۇ يەنى دادىسىنىڭ ئانىسى دەپ ئاتالدى ئۇ دائىم رەسۇلۇللاھ ئازار يېگەن قىيىنچىلىققا قالغان كەمسىتىش ۋە سىقىلىشلارغا ئۇچرىغان چاغلاردا دادىسىغا تەسەللى بېرەتتى رەسۇلۇللاھ ئۇچرىغان ۋە كەمسىتىش ۋە سىقىلىشلار فاتىمەگە تولىمۇ ئېغىر كېلەتتى بىر قېتىم بىر مۇشرىك رەسۇلۇللاھنىڭ مۇبارەك بېشىغا توپا ۋە ئەخلەت چاچتى ئۆيگە كىرگەن چاغدا فاتىمە دادىسىنىڭ تۇرقىنى كۆرۈپ ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي يىغلاپ كەتتى

فاتىمە بولسا مەن ئۇ خۇشال بولغان نەرسىدىن مەنمۇ خۇشال بولىمەن ئۇ بىزار بولغان نەرسىدىن مەنمۇ بىزار بولىمەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن ئىدى دۇنيا ئاياللىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى تۆت ئايالدۇر بۇ مەريەم fir'avnning ayoli osiya mo'minlarning onasi hadicha muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi fotima فاتىمە شۇنداق قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ قەلبىدىكى خەدىچىگىلا مەنسۇپ بولغان مۇھەببەت ۋە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولدى فاتىمە رەزىياللاھۇ ئەنھۇغا نۇرلۇق ئايال دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان زەھرا دەپ نام بېرىلدى چۈنكى ئۇنىڭ يۈزى نۇر چېچىۋاتقاندەك كۆرۈنەتتى

فاتىمە ھەر جەھەتتىن دادىسى رەسۇلۇللاھنى تارتقان بولۇپ رەسۇلۇللاھنىڭ ئايالى ئائىشە ئۇ توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ مەن ئاللاھنىڭ بەندىلىرى ئىچىدىن نۇتقى سۆھبەت ۋە ھەرىكەتلىرىدە رەسۇلۇللاھقا ئوخشايدىغان فاتىمەدىن باشقا ھېچكىمنى كۆرمىدىم ئاللاھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن رەسۇلۇللاھ ئۇنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسە ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنى قارشى ئالاتتى ۋە سۆيۈپ قوياتتى ئاندىن قولىدىن تۇتۇپ ئۆز ئولتۇرغان ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزۇپ قوياتتى فاتىمەمۇ رەسۇلۇللاھنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسە ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنى خۇشاللىق بىلەن قارشى ئالاتتى ۋە سۆيۈپ قوياتتى فاتىمەنىڭ ياخشى مىجەزى ۋە ئەدەپلىك نۇتۇقلىرى ئۇنىڭ كىشىنىڭ ئامراقلىقىنى قوزغايدىغان گۈزەل تەبىئىتىنىڭ بىر قىسمى ئىدى ئۇ پېقىر ۋە مىسكىنلەرگە تولىمۇ مېھرى شەپقەتلىك بولۇپ گەرچە ئۆزى ئاچ قالسىمۇ يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسىنى ھاجەتمەنلەرگە بېرىۋېتەتتى ئۇ دۇنيانىڭ زىبۇ زىننەتلىرىگە ۋە دۇنيانىڭ راھەت پاراغىتىگە قىلچىمۇ قىزىقمايتتى گەرچە تۇرمۇشى قانچە قىيىنچىلىقتا ۋە جاپادا ئۆتسىمۇ doim oddiy turmush kechiradi u dadasining qoyil qilish kuchiga ega nutuq qobiliyatiga vorislik qilgan edi so'z qilsa باشقىلار يىغىدىن ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي قالاتتى ئۇنىڭدا باشقىلارنىڭ ھېسسىياتىنى قوزغاپ يىغلىتىۋېتەلەيدىغان قابىلىيەت بار بولۇپ كىشىلەرنىڭ قەلبىدە قەلبىدە ئاللاھنىڭ رەھمىتى ۋە بەرگەن ھېسابسىز رىزىقلىرىغا تەشەككۈر رەھمەت ۋە ھەمدۇ سانا ئېيتىش تۇيغۇسىنى پەيدا قىلاتتى فاتىمە رەسۇلۇللاھتىن بىر نەچچە ھەپتە كېيىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلدى ئۇ مەدىنىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەككىدە قېلىپ قالغان ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن زەيد ئىبنى ھارىسە بىلەن بىللە بارغان ئىدى رەسۇلۇللاھ ئائىلىسىدىن قېلىپ قالغانلار فاتىمە ۋە ئۈممى كۇلسۇم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئايالى سەۋدە زەيدنىڭ ئايالى بەرەقە ۋە ئوغلى ئۇسامىلەر ئىدى ئۇلارنىڭ ئىچىدە يەنە ئەبۇ بەكرىنىڭ ئوغلى ئابدۇللاھمۇ بار بولۇپ ئۇ ئانىسى ۋە ئىككى ھەدىسى ئائىشە ۋە ئەسماغا ھەمراھ بولۇپ ماڭدى مەدىنىدە فاتىمە دادىسى بىلەن بىللە مەسچىتكە يانداش سېلىنغان ئاددىي ھۇجرىدا تۇردى ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى ئۇ دادىسى ئارقىلىق قويۇلغان ئىككى توي تەكلىپىنى رەت قىلىۋەتتى ئاندىن

بىر نەرسىگە ھاجىتىڭىز چۈشۈپ قالدىمۇ ئەلى يەنىلا ئۈندىمىدى رەسۇلۇللاھ ئېھتىمال سەن فاتىمەگە توي تەكلىپى قويغىلى كەپسەن دە دېدى ھەئە دېدى ئەلى شۇ بىر ئېغىز گەپ بىلەن رەسۇلۇللاھ ئاددىيلا ئائىلىمىزگە كىرىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز دېدى بۇ سۆزنى ئەلى ۋە ئىشىك سىرتىدا رەسۇلۇللاھنىڭ ماقۇللۇقىنى كۈتۈۋاتقان بىر قانچە ئەنسارىيلار ئاڭلىدى ئارقىدىن رەسۇلۇللاھ

قاتارلىق يېمەكلىكلەر بىلەن داستىخان تارتتى ئەنسارلارنىڭ باشلىقلىرىدىن بىرى بىر قۇچاق بىر قوچقار سوۋغا قىلدى باشقىلار بۇغداي بېرىشتى پۈتۈن مەدىنە شادلىققا چۈمدى فاتىمەنىڭ تويى ئۈچۈن رەسۇلۇللاھ فاتىمە ۋە ئەلىگە خورمىنىڭ يوپۇرماقلىرى يېيىتىلغان ياغاچ كارىۋات مامۇق يوتقان ۋە خورمىنىڭ چىۋىقلىرى توشقۇزۇلغان خۇرۇم كۆرپە بىر قوي تېرىسى بىر چاينەك بىر تۇلۇم سوۋغا قىلدى فاتىمە يولدىشى بىلەن تۇرمۇش كەچۈرۈش ئۈچۈن تۇنجى قېتىم سۆيۈملۈك دادىسىنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بەرەقەنى فاتىمەگە ياردەملىشىشكە ئەۋەتتى شۈبھىسىزكى بەرەقە فاتىمە ئۈچۈن چوڭ بىر تەسەللى ئىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇلار ئۈچۈن دۇئا قىلىپ ئى رەببىم فاتىمە ۋە ئەلىگە ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە ۋە ئۇلارنىڭ ئەۋلادلىرىغا بەرىكەت بەرگىن دېدى ئەلىنىڭ غۇربەت كەپىسىدە كارىۋاتقا سالىدىغان نەرسىسىدىن پەقەت بىر قوي تېرىسىلا بار ئىدى توي قىلغاننىڭ ئەتىسى ئەتىگىنىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئەلىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ئىشىكنى چەكتى بەرەقە ئىشىكنى ئاچتى رەسۇلۇللاھ ئۇنىڭغا ئى ئۇممە ئەيمەن قېرىندىشىمنى چاقىرغىن دېدى

رەسۇلۇللاھ سۆزىنى يۇقىرىراق ئاۋازدا يەنە بىر قېتىم تەكرارلىدى ئەلى چىقىپ كەلدى رەسۇلۇللاھ ئاللا ئاللاھتىن ئۇنىڭغا بەرىكەت تىلەپ دۇئا قىلدى ئاندىن فاتىمەنى سورىدى فاتىمە ناھايىتى ھودۇققان ۋە ئىزا تارتقان ھالەتتە چىقىپ كەلدى رەسۇلۇللاھ ئۇنىڭغا مەن سېنى ئائىلەمدىكى ئەڭ سۆيۈملۈك ئادىمىمگە ياتلىق قىلدىم دېدى رەسۇلۇللاھ شۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا تەسەللى بەرمەكچى بولغانىدى فاتىمە ئەمەلىيەتتىمۇ پۈتۈنلەي ناتونۇش ئادەم بىلەن ئەمەس بەلكى بىر ئائىلىدە تەڭ ئۆسكەن بالا ۋاقتىدىلا مۇسۇلمان بولغان ئۆزىنىڭ باتۇر قورقماسلىقى ۋە گۈزەل ئەخلاقى بىلەن تونۇلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنى ئىككى دۇنيالىق قېرىندىشىم دەپ ئاتىغان بىر كىشى بىلەن تۇرمۇش قۇرغانىدى ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى خۇددى دادىسىنىڭ ئۆيىدىكىدەكلا ئاددىي ۋە غورىگىل ئىدى ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى ماددىي بايلىقلارغا ۋە راھەت پاراغەتكە بېرىلمىگەن تۇرمۇش ئىدى ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە ئەلى ئاشۇنداق نامرات ھالەتتە ياشىدى چۈنكى ئۇ ھېچقانداق ماددىي بايلىق يىغمىغان ئىدى فاتىمە بولسا ئۆزىنىڭ ھەمشىرىلىرى ئىچىدە قول ئىلكىدە بار ئادەمگە ئۆيلەنمىگەن يالغۇز ئايال ئىدى ئەمەلىيەتتە فاتىمە ۋە ئەلىنىڭ تۇرمۇشى ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ئۆيىدىكى تۇرمۇشىغا قارىغاندا تېخىمۇ قىيىنچىلىق ئىچىدە ئۆتەتتى ئۇنىڭ تويدىن ئىلگىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆيىدە ھېچ بولمىغاندىمۇ ئىشلارغا ياردەملىشىدىغان بىر نەچچە ئادەم بار ئىدى ئەمما ھازىر ھەممە ئىشنى ئۆز yolg'iz qiladi bundaq ig'ir nomrodlikdan qutulish uchun ali suv to'shig'ichi fotima qo'noq soqqich bo'lib ishladi bir kuni u aliga مەن قولۇم قاپىرىپ تېشىلىپ كەتكۈچە قوناق سوقتۇم دېدى مەن مەيدەم ئاغرىپ كەتكىچە سۇ توشىدىم دېدى ئەلى فاتىمەگە ۋە ئۇنىڭغا تەكلىپ بېرىپ ئاللا داداڭغا ئۇرۇش ئەسىرلىرىنى بەردى بېرىپ ئۇنىڭدىن بىر قۇل سوراپ كەلگىن دېدى ئۇ خالىمىغان ھالا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ قېشىغا باردى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا قىزىم نېمە ئىش بىلەن كەلدىڭىز

تېخىمۇ ھاجەتمەنلەرنىڭ بارلىقىنى ئېيتتى ۋە سىلەرگە بەرمەيمەن ئەھلى سۇففە مەسچىتتە تۇرىدىغان كەمبەغەل مۇسۇلمانلار ئاچلىق ئازابىنى تارتىۋاتىدۇ ئۇلارغا بېرىشكىمۇ يېتەرلىك نەرسە تاپالمايۋاتىمەن دېدى ئەلى ۋە فاتىمە سەل روھى چۈشكەن ھالدا ئۆيىگە قايتىپ كەلدى ئەمما شۇ كۈنى ئۇلار يېتىپ بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كىرىشكە ئىجازەت سورىغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى ئۇنى قارشى ئېلىپ ئىككەيلەن ئورنىدىن تۇرماقچى بولۇۋىدى رەسۇلىللا ئۇلارغا قوزغالماڭلار قوزغالماڭلار دېدى ۋە يېنىدا ئولتۇرۇپ سىلەر مەندىن سورىغان نەرسىدىن ياخشىراق بولغان بىر ئىشنى سىلەرگە ئېيتىپ بېرەيمۇ دەپ سورىدى ئۇلار قېنى بولىدۇ قېنى بولىدۇ ئېيتىپ بېرىڭ بىزگە دېۋىدى رەسۇلىللا ئۇلارغا جىبرىئىل ماڭا مۇنداق ئۆگەتتى ھەر نامازدىن كېيىن سۇبھاناللا ئەلھەمدۇلىللا ئاللاھۇ ئەكبەرنى ھەر بىرىنى ئون قېتىمدىن دەڭلار ياتىدىغان چاغدا ھەر بىرىنى ئوتتۇز ئۈچ قېتىمدىن دەڭلار دېدى ئەلى كېيىنكى يىللاردا مۇنداق دېگەن ئىدى رەسۇلىللا بىزگە شۇنى ئۆگەتكەندىن تارتىپ بىر قېتىممۇ تەرك ئەتمىدىم فاتىمەنىڭ جاپالىق ۋە قىيىنچىلىق تۇرمۇشى توغرۇلۇق نۇرغۇنلىغان خاتىرىلەر بار دائىم ئۇلارنىڭ ئۆيىدە يېگىلى بىر نەرسە قالمايتتى

ئالدىغا قويۇلغان تاماقتىن فاتىمە ئۈچۈن ئازراق ئېلىۋالدى فاتىمەمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كۈنلەپ تاماقسىز قالىدىغانلىقىنى ئوبدان چۈشىنەتتى ۋە يەيدىغان بىر نەرسە تاپالىسىلا ئۇنىڭغا ئەۋەتىپ بېرەتتى بىر قېتىم ئۇ دادىسىغا بىر پارچە ئارپا نېنىنى ئاپىرىپ بەرگەندە دادىسى ئۇنىڭغا بۇ داداڭنىڭ ئۈچ كۈندىن بېرى يېگەن تۇنجى تامىقى دېگەنىدى فاتىمە يۇقىرىقىدەك مېھرىبانلىقلار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دادىسىنىڭ قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەردى رەسۇلىللامۇ ئۇنى ھەقىقەتەن ياخشى كۆرەتتى بىر قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەدىنىنىڭ سىرتقا سىرتىغا قىلغان بىر سەپىرىدىن قايتىپ كېلىپلا ئالدى بىلەن ئىلگىرىكىدەكلا مەسچىتكە بېرىپ ئادىتى بويىچە ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇدى ئاندىن ئىلگىرىكىدەكلا ئاياللىرىنىڭ ئۆيىگە بارماستىن بۇرۇن فاتىمەنىڭ ئۆيىگە باردى فاتىمە ئۇنى قارشى ئېلىپ ئېغىزىغا ۋە يۈز كۆزلىرىگە سۆيۈپ يىغلاپ كەتتى نېمىشقا يىغلايسەن دەپ سورىدى رەسۇلىللا ئى رەسۇلىللا چىرايىڭ تارتىلىپ تارىيىپ كېتىپ تاتىرىپ كېسەل چىراي بولۇپ قاپسەن كىيىملىرىڭ كونىراپ يىرتىلىپ كېتىپتۇ دېدى فاتىمە ئى فاتىمە دېدى رەسۇلىللا سەمىمىيلىك بىلەن يىغلىمىغىن ئاللا داداڭنى يەر يۈزىدىكى ھەر بىر ئائىلىگە مەيلى ئۇ يېزىلاردا جىلغىلاردا ياكى چۆل جەزىلەردە بولسۇن تەسىرىنى كۆرسىتىدىغان شۇ ئارقىلىق ئىنسانلارنى شەرەپكە ئېرىشتۈرىدىغان پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسى بىلەن ئەۋەتكەن بۇ گەپلەر بىلەن فاتىمە سۆيۈملۈك دادىسىغا تاپشۇرۇلغان بۇ ناھايىتى مۈشكۈل ۋە ئاخىرى چىقمايدىغاندەك تۇيۇلىدىغان پەيغەمبەرلىكنىڭ غەلىبىسىنى كۆرگەندەك بولۇپ رەھىمسىز رېئاللىققا

مەدىنىدىكى ناھايىتى جىددىيچىلىككە تولغان كۈنلەر ۋە يىللارنى بىرلىكتە ئۆتكۈزدى ھىجرەتنىڭ ئىككىنجى يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ھەدىسى رۇقىيە قىزىتما بولۇپ قالدى ۋە قىزىل چىقىپ قېلىپ ئاغرىپ يېتىپ قالدى بۇ مەشھۇر بەدر غازىتىدىن سەل بۇرۇنقى ئىش ئىدى ئۇنىڭ يولدىشى ئوسمان ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇپ غازاتقىمۇ چىقالمىدى رۇقىيە دادىسى غازاتتىن قايتىپ

بەلگىسى قىلىۋالغان قوشاق قېتىپ ئۈن سېلىپ يىغلاش كۆزدە تۇتقان ئىدى ئوسمان كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يەنە بىر قىزى ئۈممە گۈلسۈمنى نىكاھىغا ئالدى ۋە زەننۇرەين يەنى ئىككى نۇرنىڭ ئىگىسى دەپ ئاتالدى رۇقىيەنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئېغىر قايغۇغا چۆمگەن بۇ ئائىلىدە بارلىق مۆمىنلەرگە بىر خۇشاللىق بولۇپ ھىجرىيەنىڭ ئۈچىنچى يىلى رامىزان ئېيىدا فاتىمە يەڭگىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ قۇلىقىغا ئەزان ئوقۇپ چىرايلىق دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان ھەسەن دېگەن ئىسىمنى قويدى بىر يىلدىن كېيىن فاتىمە ئىككىنچى بالىسىنى يەڭگىدى ئۇنىڭغا كىچىك ھەسەن دېگەن مەنىدە ھۈسەيىن دەپ ئىسىم قويۇلدى فاتىمە دائىم ئىككى ئوغلىنى ئۇلارنى ھەددىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرىدىغان چوڭ دادىسىنى كۆرگىلى ئاپىراتتى كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇلارنى مەسچىتكە ئېلىپ باردى ئۇلار ئۇ سەجدە قىلغىنىدا دۈمبىسىگە يامىشىپ چىقىپ ئوينايتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كىچىك نەۋرىسى زەينەپنىڭ قىزى ئۇمامىنىمۇ مۇشۇنداق ئوينىتاتتى ھىجرەتنىڭ سەككىزىنچى يىلى فاتىمە ئۈچىنچى بالىسىنى يەڭگىدى ۋە ئۇنىڭغا قىزى تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرىراق ئۆلۈپ كەتكەن چوڭ ھەدىسى زەينەپنىڭ ئىسمىنى قويدى فاتىمەنىڭ تۆتىنچى بالىسى ھىجرىيەتنىڭ توققۇزىنچى يىلى تۇغۇلدى ئۇ بالىسىمۇ قىز بولۇپ ئۇنىڭغا ئالدىنقى يىلى كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتكەن ھەدىسى ئۈممە كۈلسۈمنىڭ ئىسمىنى قويدى فاتىمە پەقەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئەسلەپ تۇرۇش ئۈچۈن شۇنداق قىلغانىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھەممىسى بالىلىق ۋاقتىدىلا ئۆلۈپ كەتكەن بولۇپ زەينەپنىڭ ئىككى بالىسى ئەلى ۋە ئۇمامىمۇ كىچىك ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى رۇقىيەنىڭ ئوغلى ئابدۇللاھمۇ تېخى ئىككى ياشقا كىرمەي ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى گەرچە فاتىمە قورساق كۆتۈرۈش بالا تۇغۇش ۋە بالىلىرىنى تەربىيىلەش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتكەن بولسىمۇ ئەمما ئۇ مەدىنىدىكى مۇسۇلمانلار جامائەسىنى كۆپەيتىش ئىشلىرىدا يەنىلا مۇھىم رول ئوينايتتى ئۇ توي قىلىشتىن ئىلگىرى نامرات ۋە يوقسۇل ئەھلى سۇففەنى دائىم يوقلاپ ئۇلارنى مېھمان قىلىپ تۇراتتى ئۇھۇد غازىتى ئاياغلىشىشى بىلەنلا ئۇ باشقا ئاياللار بىلەن بىللە ئۇرۇش مەيدانىغا بېرىپ شېھىت بولغانلار ئۈچۈن يىغلىدى ۋە دادىسىنىڭ جاراھەتلىرىنى دورىلاپ تېڭىپ قويدى خەندەك غازىتىدا ئۇ باشقا ئاياللار بىلەن بىرلىكتە ئۇزۇنغا سوزۇلغان جاپالىق مۇھاسىرە جەريانىدا مۇجاھىدلارغا تاماق تەييارلاپ بەردى ئۆزىنىڭ چىرايىدىن مۇسۇلمان ئاياللارغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقى ئۆزىنىڭ چېدىرىدا مۇسۇلمانلار ئاياللارغا مۇسۇلمان ئاياللارغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى كېيىن شۇ يەرگە مۇسۇلمانلار مۇھاپىزەت قىلىدىغان ۋە ئىخلاس قىلىدىغان يەتتە مەسجىدنىڭ بىرى فاتىمە مەسجىدى دەپ ئاتالغان مەسجىد بىنا قىلىندى فاتىمە ھىجرىيەنىڭ ئالتىنچى يىلى ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆمرە قىلغىنىدىمۇ ئۇنىڭغا ھەمراھ بولدى ئىككىنچى يىلى ئۇ ۋە ھەدىسى ئۈممە كۈلسۈم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋە كۈچلۈك مۇسۇلمانلار جامائەسى بىلەن بىرلىكتە مەككىنى فەتھى قىلىشقا قاتناشتى ئېيتىلىشىچە بۇ چاغدا فاتىمە ۋە ئۈممە كۈلسۈم ئىككىلىسى ئانىسى خەدىچەنىڭ ئۆيىنى زىيارەت قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ بالىلىق چاغلىرىدىكى ئەسلىمىلىرىنى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك كۆرەشلىرىنى ئەسلىگەنىدى ھىجرىيەنىڭ ئونىنچى يىلى رامىزان ئېيىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋىدالىشىش ھەجىگە ئېرىشىش بېرىشتىن سەل بۇرۇنراق فاتىمەگە تېخى ھېچكىمگە ئېيتىپ بەرمىگەن بىر مەخپىيەتلىكنى ئېيتىپ بەردى جىبرىئىل ماڭا قۇرئاننى يىلدا بىر قېتىم تىلاۋەت قىلىپ بېرەتتى ھەم ئۇنىمۇ مەنمۇ شۇنداق قىلاتتىم ئەمما بۇ يىل ئۇ ماڭا ئىككى قېتىم تىلاۋەت قىلىپ بەردى مەن ئۆمرۈمنىڭ ئاياغلىشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمەن ۋىدالىشىش ھەججىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەقىقەتەن قاتتىق ئاغرىپ قالدى ئۇنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ئايالى ئائىشەنىڭ ھۇجرىسىدا ئۆتتى

ھۆرمەتلىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋاپات بولۇپ كەتكەندىن كېيىن فاتىمە ناھايىتى قايغۇرۇپ كەتتى ساھابىلەر دائىم ئۇنىڭ يىغلاۋاتقانلىقىنى كۆرەتتى ساھابىلەرنىڭ بىرسى رەسۇلۇللاھنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن فاتىمەنىڭ كۈلۈپ باقمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ سۆيۈملۈك دادىسى ۋاپات بولۇپ بەش ئايدىن كېيىن رامىزان ئېيىنىڭ بىر ئەتىگەنلىكى فاتىمە ئادەتتىن تاشقىرى خۇشاللىق ۋە شادلىققا تولغان ھالەتتە ئويغاندى شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۇ ھالىدىن خەۋەر ئېلىۋاتقان سەلەمە بىنت ئۇمەيسنى چاقىرىپ ئازراق سۇ سوراپ غۇسۇل قىلدى ئاندىن يېڭى كىيىملىرىنى كەيدى ۋە خۇش پۇراق ئىشلەتتى ئاندىن سەلەمەدىن ئۆزىنىڭ كارىۋىتىنى قوراغا ئەپچىقىپ قويۇشنى ئۆتۈندى يۈزى ئاسمانغا قارىغان ھالەتتە يولدىشى ئەلىنى سورىدى ئەلى كېلىپ فاتىمەنىڭ قورانىڭ ئوتتۇرىسىدا ياتقانلىقىنى كۆرۈپ ھەيران قېلىپ ئۇنىڭدىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى سورىدى ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ مەن بۈگۈن رەسۇلۇللاھ بىلەن كۆرۈشىمەن دېدى ئەلى يىغلاپ كەتتى فاتىمە ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ بالىلىرى ھەسەن ۋە ھۈسەيىننىڭ ھالىدىن ئوبدان خەۋەر ئېلىشنى ئۆزىنى ماتەم مۇراسىمى ئۆتكۈزمەيلا دەپنە قىلىۋېتىشنى ئېيتتى ئۇ يۇقىرىغا تىكىلىپ قارىۋېتىپ ئاندىن كۆزىنى يۇمدى ئۆزىنىڭ روھىنى بۈيۈك ياراتقۇچى پەرۋەردىگارغا تاپشۇرۇپ بەردى نۇرلۇق ئايال فاتىمە بۇ چاغدا ئارانلا يىگىرمە توققۇز ياشتا ئىدى